ເງິນຄຳກຳແກ້ວທີ່ມີໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຖືກປະຕິຮູບໃໝ່ອອກມາແລ້ວ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະຕິຮູບເບ້ຍ JobKeeper ແລະ JobSeeker ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຍ້ອນເສດຖະກິດອົດສະຕ ຣາເລຍເດີນຊ້າລົງ ໂຄງການທັງສອງນັ້ນຖືກຕໍ່ກວ້າງອອກ ແຕ່ຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງໃນໄລຍະຕໍ່ໆໄປ ໂຄງການ JobKeeper ແລະ JobSeeker ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 20,000 ລ້ານໂດລາ ຈັກເລກຈັກໜ້ອຍຫຼື ບໍ່ ໃຫ້ມອງເບິ່ງເອົາວ່າ ແບກເງິນ 20,000 ລ້ານໂດລານັ້ນຈະໄຫວບໍ່ ຄັນບໍ່ເອົາໝາກລໍ້ໄປດຶງໄປຍົກເອົາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປ່ຽນແປງໂຄງການການຄ້ຳຈຸນເງິນລາຍໄດ້ອອກມາ ແລ້ວ ທີ່ໃຫ້ຊີວິດຊີວາຕໍ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຄວາມເຫັນຂອງພວກທ່ານທີ່ເງິນ JobSeeker ແລະ JobKeeper ຕ້ອງມີຫຼຸດລົງ ຈາກແຕ່ເດືອນກັນຍາຮອດທັນວາປີ 2020 ນີ້ ເງິນ JobKeeper ທີ່ໄ ດ້ຮັບທຸກໆສອງສັບປະດາ ຈະຖືກແຍກອອກເປັນສອງສ່ວນ ສ່ວນທີໜຶ່ງແມ່ນມີເຖິງ 1,200 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ ທີ່ຈະຖືກເບີກໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຮອ ດ 20 ຊົ່ວໂມງ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນທີສອງ ທີ່ຈະມີ 750 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ JobSeeker ແລະ JobKeeper ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການຢູ່ລະລ້າ ເງິນທັງສອງນັ້ນແມ່ນເງິນຄ້ຳຈຸນລາຍໄດ້ຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກວາດແຕ່ ງຂຶ້ນມາເພື່ອຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຊອກວຽກ ຫຼື ພັດທະນາສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເງິນທັງສອງຊະນິດນັ້ນຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍຕື່ມ ຈາກແຕ່ເດືອນມົກກະລາປີ 2021 ຮອດເດືອນມີນາປີ 2021 ໄປເ ປັນ 1,000 ໂດລາ ສຳລັບພວກທີ່ມີລາຍໄດ້ແຕ່ 20 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ ແລະ 650 ໂດລາ ສຳລັບພວກທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼຸດ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ເພື່ອຈະໄດ້ເງິນທີ່ປະຕິຮູບນັ້ນ ທຸລະກິດຈະ ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຕ່ຳລົງມາກມາຍ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ການຈະໄດ້ເງິນຮວດທີໜຶ່ງຂອງ JobKeeper ທຸລະກິດຕ້ອງມີລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 30 ຫຼື 50 ເປີເຊັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສຳລັບ Charity ແມ່ນຫຼຸດລົງ 15 ເປີເຊັນ ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຈະຄືເກົ່າ ແຕ່ຖືກນຳມາບັນຍັດໃໝ່ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ແລະ ຄືນໃໝ່ອີກໃນຕອນຕົ້ນເດືອນມົກກະລາ Charity ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງ ກາແດງ Salvation Army ແລະ ອື່ນໆ JobSeeker ສຳລັບ ຄົນວ່າງງານກໍຈະປ່ຽນແປງ ເງິນບຳລຸງ 550 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ ຈະຫຼຸດລົງໄປເປັນ 250 ໂດລາ ເປັນເງິນທີ່ສົມກັບເບ້ຍວ່າງງານອັນເກົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ ໄປເປັນ 800 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ Cassandra Goldie ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ Australian Council of Social Service ເຫັນວ່າ ຄົນໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍຫຼາຍຄົນມີຄວາມຍາກຊາ ວ່າ ໃນເວລານີ້ຍານາງໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກຄົນທັງຫຼາຍທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍຄ່າອາຫານການກິນແບບໃດກັດ ທ່ານ Toby Owner ທີ່ Saint Vincent de Paul Society ເຫັນວ່າເບ້ຍວ່ າງງານຈຳຕ້ອງຖືກຍົກຍໍສູງຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ ວ່າ ພວກທ່ານເລື້ອຍໆມາເຫັນວ່າເງິນວ່າງງານ New Start ແມ່ນນ້ອຍໂພດ ດົນນານມາປະມານ 10 ປີແລ້ວ ໂດຍນີ້ ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ເງິນບຳລຸງທີ່ໃຫ້ຢູ່ນັ້ນ ເປັນເງິນສ່ວ ນໜຶ່ງຂອງເບ້ຍ New Start ເມື່ອພວກທ່ານເດີນໜ້າຕາມປົກກະຕິ ເງິນ New Start ແມ່ນເບ້ຍວ່າງງານ ເງິນ Job Seeker ແມ່ນເງິນບຳລຸງໃໝ່ສຳລັບເບ້ຍວ່າງງານ ຄິມ ຊາລເມີສ ໂຄສົກໃຫຍ່ຂອງການຄັງຂອງພັກເລເບີອອສເຕຣເລ ຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍຈຳຕ້ອງເຮັດ ຈຳຕ້ອງກະທຳໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ໃນການປ່ອຍລະບົບການການຄ້ຳຈູນງວດສອງນັ້ນອອກມາ